ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ كۈن تەرتىپى بويىچە ئالدى بىلەن مۇخبىرىمىز ئەزىز تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ ئون بىرىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە جىددىي ئىجرا قىلىۋاتقان بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنى بىرلەشتۈرۈش چاقىرىقى نۆۋەتتە ئون بىرىنچى دىۋىزىيەدە ئەڭ ئۈلگىلىك دەرىجىدە ئەمەلىيلەشمەكتە ئىكەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خەۋىرىدە بۇ خىل بىرلەشتۈرۈشنىڭ كۆرۈنۈشكە ئۇيغۇرلار بىلەن خىتايلارنى ناخشا-ئۇسسۇل، مائارىپ ۋە مەدەنىيەت ساھەسىدە قولمۇقول تۇتۇشقان ھالدا ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ۋە ئىستراتېگىيەلىك بايلىقلارنى ئالماشتۇرۇشنى تېزلىتىش ساھەسىدە ھەمكارلاشقانلىقى شەكلىدە گەۋدىلەندۈرگەن. ئەمما خەۋەردە ئالاھىدە شەرھلەنگەن داۋالاش كاپالىتىنى ھەمكارلىشىپ راۋاجلاندۇرۇش، پەن-تېخنىكا ئالماشتۇرۇشتا ھەمكارلىشىش، مەدەنىيەت بىلەن سۇغىرىشتا ھەمكارلىشىش دېگەنلەر ماھىيەتتە ئۇيغۇرلار بىلەن خىتايلار ئوتتۇرىسىدىكى ئەڭ نېگىزلىك ئارىلىقنى بۇزۇپ تاشلاپ، ئۇيغۇرلارنى خىتايچە مەدەنىيەت چەمبىرىكى ئىچىگە ئېلىشقا خىزمەت قىلىدىكەن. مەلۇم بولۇشىچە، ئون بىرىنچى دىۋىزىيە ئۈرۈمچى شەھىرىگە جايلاشقان بولۇپ، يەتمىش مىڭغا يېقىن نوپۇسنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى خىتايلار ئىكەن. مەزكۇر دىۋىزىيە ئۈرۈمچىدىكى كۆپلىگەن ئىقتىسادىي ساھەنى كونترول قىلىۋالغان بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇشۇنداق بىر نۇقتىنى بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنى بىرلەشتۈرۈشتىكى ئۈلگىلىك ئورۇن سۈپىتىدە تەشۋىق قىلىشى، نۆۋەتتىكى بىرلەشتۈرۈش چارىلىرىنىڭ تېز ئارىدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى باشقا بىڭتۈەنلەرگە كېڭىيىدىغانلىقىدىن بېشارەت دەپ قارالماقتا ئىكەن. بۇنىڭدىن ئىلگىرى بولسا بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىڭتۈەن سىستېمىسىنى كۈچەيتىشى ماھىيەتتە ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئاپتونومىيە سىستېمىسىنى ئىسكەنجىگە ئېلىپ، ئۇنى ئاخىرقى ھېسابتا ئاجىزلىتىش ۋە يوق قىلىشنىڭ تەييارلىق خىزمىتى ئىكەنلىكىنى ئالغا سۈرگەن ئىدى.
ئون ئىككىنچى ئاپرېل كۈنى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىللىق كىشىلىك ھوقۇق دوكلاتىنى ئېلان قىلدى ۋە بۇ مۇناسىۋەت بىلەن مەخسۇس مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى چاقىردى. يىغىندا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بىلىنكېن ئەپەندى بۇ يىللىق دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنغانلىقىنى جاكارلاش بىلەن بىرگە، كىشىلىك ھوقۇقنى ھىمايە قىلىشنىڭ ھەر ۋاقىت ئامېرىكا تاشقى سىياسىتىنىڭ يادرولۇق مەزمۇنلىرىدىن ئىكەنلىكىنى، كىشىلىك ھوقۇق ۋە نېگىزلىك ئەركىنلىكنى قوغداش بولسا ئىزچىل ئامېرىكا ئۈچۈن مەركىزىي تېمىلاردىن ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇ سۆزىدە نۇقتىلىق قىلىپ، ھەر بىر ئىنساننىڭ قايسى دۆلەت، قايسى دىن، قايسى جىنسقا تەۋە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئەڭ ئەقەللىي بولغان كىشىلىك ھوقۇقتىن بەھرىمەن بولۇش ھەققى بار. بۇ دوكلاتتا بۇ جەھەتتىكى مەسىلىلەر پاكىتلىق ۋە ئادىللىق ئاساسىدا شەرھلەپ بېرىلدى، دەپ كۆرسەتتى. ئانتونى بلىنكېن روسىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىشىدەك ئەڭ زور كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى ئەيىبلەش بىلەن بىرگە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قىرغىن قىلىشىنى كەسكىن تەنقىدلىدى. ئۇ بۇ ھەقتە قىلغان سۆزىدە مۇنداق دېدى، خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر شىنجاڭ رايونىدا ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان ھالدا مۇسۇلمانلار ئاممىسىغا قارىتا قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى سادىر قىلىشنى تېخىچە داۋام قىلىۋاتىدۇ ئۇ يەنە خوڭ كوڭ تىبەت ۋە باشقا جايلاردىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنىمۇ تىلغا ئالدى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىللىق دوكلات بۈگۈندىن باشلاپ تورغا قويۇلغان بولۇپ ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا مۇخبىرلارنىڭ بۇ ھەقتىكى سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىلدى مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىللىق دوكلات ئامېرىكا قانۇنلىرىدىكى تەلەپلەر بويىچە بىر يۈز توقسان سەككىز دۆلەتنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدىكى ئومۇمىي ئەھۋالىغا تەپسىلىي قاراپ چىقىلغان بولۇپ، خىتاينىڭ ئەھۋالى ئىزچىل ئەڭ ناچار تىزىملىكتە بولۇپ كەلمەكتە ئىكەن.

يېقىندىن بۇيان خىتايدا ئەۋج ئېلىۋاتقان تاجسىمان ۋىرۇسى يۇقۇمى ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئوخشىمىغان رايونلاردا يېڭى قامال چارىلىرىنىڭ ئېلىنىشىغا سەۋەب بولغان ئىدى ئەمما بۇ ھەقتىكى ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدىكى يۇقۇم ئەھۋالىنىڭ نۆلگە چۈشكەنلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلەۋاتقانلىقى مەلۇم خىتاي باشقۇرۇشىدىكى سەھىيە كومىتېتى تورىنىڭ ئون بىرىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى ۋىرۇس يۇقۇمدارلىرىنىڭ سانىدا ئۆزگىرىش بولمىغانلىقى ئالامەتلىك ياكى ئالامەتسىز ھېچقانداق يۇقۇمدارنىڭ بايقالمىغانلىقى ئالاھىدە يەر ئالىدۇ ئەمما يۇقۇم ئەھۋالى بايقالغان ئۈرۈمچى، كورلا، خوشۇت ۋە سانجى قاتارلىق جايلاردىكى قاتتىق بولغان يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش چارىلىرىنىڭ ئىزچىل مەۋجۇت بولۇۋاتقانلىقى بۇ جەھەتتىكى مەسىلىنىڭ ئېغىرلىقىدىن بېشارەت دەپ قارالماقتا ئىمىشكەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋىرۇس يۇقۇمى مەسىلىسىدىكى ساختىپەزلىكى ھەمدە يۇقۇم ئەھۋالىنى ئاخباراتتىن قەتئىي مەخپىي تۇتۇشى يىللاردىن بۇيان كۆپ قېتىم ئاشكارىلانغان بولۇپ، بۇ جەھەتتىكى مەسىلىلەرنىڭ ھەقىقىتى ھەرقاچان نامەلۇم ھالدا بولۇپ كەلمەكتە ئىمىشكەن. شۇڭا ئۈرۈمچىدىكى يۇقۇم ئەھۋالىنىڭ تۈگىگەنلىكى ياكى يېڭى يۇقۇمدارلارنىڭ بايقالماسلىقى ھەققىدىكى خەۋەرلەر ئىزچىل ھەر ساھەنىڭ گۇمانىنى قوزغاپ كەلمەكتە ئىمىشكەن. ئاكسىيوس تورىنىڭ ئون ئىككىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئۇيغۇر دىيارىدىكى لاگېرلارنىڭ بىرىدە ئون ئايدىن ئارتۇق ۋاقىتنى ئۆتكۈزگەن يەنە بىر لاگېر شاھىتى ئوبۇلبېك تۇرداخۇن سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى ئائىلىسى بىلەن بىرلىكتە ۋاشىنگتون شەھىرىگە يېتىپ كەلگەن. مەلۇم بولۇشىچە، خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتى خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلمىشلىرى ھەققىدە تېخىچە ئېنىق بىر قارار ئالالماي ئىككىلىنىپ تۇرۇۋاتقاندا، بۇ ئىككەيلەننىڭ بۇ ۋاقىتتىكى تېخىمۇ يېڭى دەلىل ئىسپاتلارنى تاپشۇرىدىغانلىقى زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ئوبۇلبېك تۇرداخۇن سانى ئانچە كۆپ بولمىغان قىرغىز خىرىستىيانلىرىدىن بىرى بولۇپ، ئۇنىڭ قىسمىتى ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يالغۇز بۇ جايدىكى ئاساسىي مىللەت بولغان ئۇيغۇرلارنىلا يوقىتىش ئوبيېكتى قىلمايۋاتقانلىقى، ئەكسىچە بۇ ماكاندىكى خىتاي بولمىغان بارلىق مىللەتلەرنى ۋە بارلىق دىنلارنى قىرغىنچىلىق ئوبيېكتى قىلىۋاتقانلىقىنى جانلىق كۆرسىتىپ بېرىدىكەن. ئۇ ۋاشىنگتوندىكى داللاس ئايرودرومىغا چۈشكەندە مۇخبىرلارغا سۆز قىلىپ ئالدى بىلەن پەرۋەردىگارىمىز ئاندىن قالسا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە باشقا كۆپلىگەن دوستلار بىزنىڭ شۇنچە ئۇزۇن ئەگرى توقايلىقلاردىن ئوڭۇشلۇق ئۆتۈپ بۇ ئەركىن تۇپراققا دەسسىشىمىزگە ياردەم قىلدى ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئۈمىدىمىز ئاخىرى ئەمەلگە ئاشتى دېگەن. مەلۇم بولۇشىچە، ئوبۇلبېك تۇرداخۇن ئۇلۇغچات ناھىيەسىدىن بولۇپ، ئايالى قىرغىزىستان پۇقراسى بولغانلىقتىن، ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى فېۋرالدا ئايالىنىڭ تۇغقانلىرىنى يوقلاپ قىرغىزىستانغا بارغان، ئەمما ئۇ جايدا تۇرغان ۋاقتى بېكىتىپ بېرىلگەن مۇددەتتىن سەل ئېشىپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن قايتىپ كەلگەن ھامان تۇتقۇن قىلىنغان. تۇتقۇن قىلىنغاندىن كېيىن ھەر خىل سوراقلارغا، يولۋاس ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇشقا ۋە باشقا جىسمانىي قىيناقلارغا دۇچ كەلگەن. شۇنىڭدەك تۇتقۇنلارغا نامەلۇم ئوكۇل ئۇرۇلىدىغانلىقى بۇ خىل ئوكۇل ئۇرۇلغانلارنىڭ تېزلا پۇت قوللىرى تۇتماس بولۇپ قالىدىغانلىقى ياكى قۇلاقلىرىدىن يىرىڭ ئېقىپ ئاڭلىماس بولۇپ قالىدىغانلىقىنى كۆرگەن شۇ قاتاردا ئوبۇلبېكمۇ ئاشۇ ئوكۇل ئۇرۇلغانلىقتىن بىر نەچچە ئاي يەر دەسسىيەلمەس بولۇپ قالغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئوبۇلبېك ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى نويابىردا لاگېردىن قويۇپ بېرىلگەندىن كېيىن بىر يىلغىچە ئائىلىسىدە نەزەربەند قىلىنغان ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى دېكابىردا ئايالى ۋە بالىسىنى ئەگەشتۈرۈپ خىتاي قىرغىزىستان چېگراسىدىن پىيادە كېسىپ ئۆتۈپ قىرغىزىستانغا يېتىپ كەلگەن بۇ جايدا ئۇنىڭغا تۇرۇشلۇق رۇخسىتى بېرىلگەن بولسىمۇ، قىرغىزىستان دائىرىلىرى ئۇنىڭ سۈرۈكى توشقاندا يېڭىلاپ بېرىشنى رەت قىلغان ھەمدە ئۇنىڭ خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلىدىغانلىقى ھەققىدە گەپلەر پەيدا بولغان. ئەنە شۇنداق ئىزتىراپلىقتا قالغاندا، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئەزالىرىدىن ماركو رۇبىيو ۋە كرىس سىمىسنىڭ بىۋاسىتە تۈرتكىسىدە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى ئۇنىڭ ئامېرىكا چېگراسىدىن كىرىشىگە يول ئېچىپ بەرگەن. مەلۇم بولۇشىچە ھەر خىل يوللار ئارقىلىق ئۇيغۇر دىيارىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىغا قېچىپ چىققان ئۇيغۇرلارنى ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى كۆپ قېتىملاپ خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بەرگەن بولۇپ تاجىكىستاننىڭ ئۆزىدىلا ئاز دېگەندىمۇ ئۈچ مىڭ ئۇيغۇر خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلىش ئالدىدا تۇرماقتا ئىكەن بۇنداق ئەھۋالدا ئوبۇلبېك خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتىغا ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق ۋە باستۇرۇش شۇنىڭدەك بۇ خىل مەجبۇرىي يوسۇندىكى خىتايغا قايتۇرۇش قىلمىشى ھەققىدە تۇنجى گۇۋاھلىق بەرگۈچى بولۇپ قالىدىكەن

خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى بەش يىلدىن بېرى ئۇيغۇر ئېلىنى خىتايلاشتۇرۇپ ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىدىكى باشقا مۇسۇلمان ئاز سانلىق مىللەتلەرگە مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيەنى يولغا قويۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا خىتاي پەن تەتقىقات ساھەسى بۇ رايوندىكى قەدىمىي ئاھالىلەر توپىغا قارىتا دېئېنئېي تەكشۈرۈشنىمۇ كۈچەيتكەن مەلۇم بولۇشىچە خىتاي پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ بىر تەتقىقات گۇرۇپپىسى يېقىندا بۇ رايوندىكى بەش مىڭ يىل ئاۋۋال ياشىغان ئاھالىلەرگە قارىتا دېئېنئېي تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئىلگىرى ئۇيغۇر ئېلىدىن تېپىلغان قەدىمكى جەسەتلەرنىڭ دېئېنئا تەتقىقاتىغا سەزگۈر سىياسىي تېما سۈپىتىدە مۇئامىلە قىلىپ، ئۇنىڭغا ھەر خىل چەكلىمىلەرنى قويۇپ كەلگەن بولسىمۇ، بىراق يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بېرى بۇ جەھەتتىكى تەتقىقاتنى كۈچەيتىشكە باشلىغان. يېقىندا خىتاي پەنلەر ئاكادېمىيەسى ئومۇرتقىلىق ھايۋانلار پالېئونتولوگىيەسى ۋە قەدىمكى ئىنسانلار تەتقىقات ئىنستىتۇتى ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئوتتۇز توققۇز ئارخېئولوگىيىلىك ئورۇندىن تېپىلغان ئىككى يۈز بىر قەدىمكى ئىنسانلار گېنى ئۈستىدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىپ بۇ ئىنسانلارنىڭ كېلىش تارىخىغا ئائىت بەزى قاراشلارنى ئوتتۇرىغا قويغان

كۆچۈش ۋە شەكىللىنىش جەريانى ئانالىز قىلىنغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ مىس قوراللار دەۋرىدە ياشىغان ئىنسانلار بۇ رايوننىڭ كېيىنكى نوپۇس ھەرىكىتىنى چۈشىنىشتىكى ئاچقۇچلۇق ئامىل بولۇپ رايوننىڭ مىس قوراللار دەۋرىدىكى ئاھالىلىرىنىڭ ئەجدادى مەركىزىي ۋە شەرقىي ياۋرو ئاسىيا بوزقىرلىرى مەركىزىي ئاسىيا ۋە تارىم ئويمانلىقىنى ئاساس قىلغان تۆت مەدەنىيەتكە باغلىنىدىكەن دوكلاتتا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ مىس قوراللار دەۋرىدىكى ئاھالىلەرنىڭ ئىرسىيىتى ئەتراپتىكى بۇ مەدەنىيەتلەرنىڭ كۆچۈشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكى غەربىي شىمالدا ئافاناسيوۋا چىمۇرچىق ئوكىنوۋو ۋە بوتاي بوزقىر مەدەنىيىتى جەنۇبتا ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ باكترىيە مەرغىيانە مەدەنىيىتى شەرقتە خېشى كارىدورى ئەتراپىدىكى سىبا مەدەنىيىتىگە باغلىنىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن دوكلاتتا ئېيتىلىشىچە، ئارخېئولوگىيەلىك ۋە خوندرىيوسوملۇق تەتقىقاتلار ئۇيغۇر ئېلىدىكى مىس قوراللار دەۋرى ئاھالىسى ۋە مەدەنىيىتىنىڭ ھېچقاچان يەرلىك يېڭى تاش قوراللار دەۋرىدىن كەلگەن ئەمەس، بەلكى غەرب ۋە شەرقىي ياۋراسىيا خەلقلىرىنىڭ ئارىلاشمىسىدىن كەلگەن بولۇپ، شىمالىي ياۋراسىيا بوزقىر مەدەنىيىتى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ باكترىيە مارغىيانە مەدەنىيىتىگە تۇتىشىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىماقتا ئىكەن. ئامېرىكىدىكى بەزى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئېيتىشىچە خىتاي تەتقىقات گۇرۇپپىسىنىڭ دوكلاتى خەلقئارا تەتقىقات گۇرۇپپىسىنىڭ بۇنىڭدىن بىر قانچە ئاي ئاۋۋال ئېلان قىلغان مىس قوراللار دەۋرىدىكى ئاھالىلارغا ئائىت تەتقىقات نەتىجىسى بىلەن ئانچە پەرقلەنمەيدىكەن ئامېرىكىدىكى تېكساس ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مەركىزىي ئاسىيا قەدىمكى خەلقلەر گېن تەتقىقاتچىسى دوتسېنت ۋاگېش ناراسىمخان زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى ماھىيەت جەھەتتىن بۇ تەتقىقاتلارنىڭ نەتىجىسى ئاساسەن ئوخشاپ كېتىدۇ بۇنىڭدىن بىر قانچە ئاي ئاۋۋال تارىم ئويمانلىقىدىن تېپىلغان مىس قوراللار دەۋرىدىكى قىسمەن مۇمىيالارنىڭ دېئېنئاسى توغرىسىدا دوكلات ئېلان قىلىنغان بۇ دوكلاتتىمۇ ئۇنىڭغا شىنجاڭدىكى ھەر قايسى جايلىرىدىن تېپىلغان ئوخشىمىغان دەۋرلەرگە ئائىت ئىككى يۈز بىر دېئېنئا قوشۇلدى بۇ دوكلاتتا بۇرۇنقى دوكلاتتىكى سانلىق مەلۇماتلار قوشۇمچە ئانالىز قىلىنىپ خەلقئارا تەتقىقات گۇرۇپپىسىنىڭ ئانالىزى بىلەن بۇ ئانالىز بىرلەشتۈرۈلگەن ۋاگېش ناراسىمخان يەنە ھەر ئىككى تەتقىقات گۇرۇپپىسىنىڭ بۇ رايوندىكى ئاھالىلارنىڭ مىس قوراللار دەۋرىدىكى ئەجدادى توغرىسىدا چىقارغان يەكۈنىنىڭ ئوخشاپ كېتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى ۋاگېش ناراسىمخان، ئۇلارنىڭ چىقارغان خۇلاسىسى ئەمەلىيەتتە بىر قەدەر ئوخشىشىپ كېتىدۇ. بۇ رايوننىڭ مىس قوراللار دەۋرىدىن تارتىپلا ئۇزۇن تارىخقا ئىگە بىر ئىرسىيەت، ئەجدادى بار. بۇ دۇنيانىڭ بۇ پارچىسىدىكى خەلقلەرنىڭ ئەجدادىنىڭ شەكىللىنىشىدە چوڭ رول ئوينىغان. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا مىس قوراللار دەۋرىنىڭ ئاخىرلىرى ۋە تۆمۈر قوراللار تارىخىي دەۋرىدىمۇ دۇنيانىڭ بۇ رايونىغا كۆچۈش ۋە ئۆزئارا قوشۇلۇش بولغان. بۇ دۇنيانىڭ باشقا ھەرقانداق جايىدىمۇ ئوخشاش يۈز بەرگەن ھادىسە، دېدى. خىتاي تەتقىقات گۇرۇپپىسىنىڭ دوكلاتىدا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ مىس قوراللار دەۋرىدىكى ئاھالىلىرىنىڭ ئىرسىيەت ئالاھىدىلىكىگە دائىر يەكۈنى خەلقئارا تەتقىقاتچىلارنىڭ پىكرى بىلەن ئوخشاپ كەتسىمۇ بىراق دوكلاتنىڭ ئالاھىدە دىققەت قوزغايدىغان نۇقتىسى ئۇنىڭ تۆمۈر قوراللار دەۋرىدىكى ئاھالىسىگە ئائىت ئانالىزىدۇر دوكلاتتا بۇ دەۋردىكى تۆمۈر ماتېرىياللىرىنىڭ ساكلارغا چېتىشلىق ئىكەنلىكى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئىلى دەريا ۋادىسى ۋە تارىم ئويمانلىقىدا ئۇلارغا ئائىت نۇرغۇن ئارخېئولوگىيىلىك ئىزلارنىڭ تېپىلغانلىقى بۇ دەۋردە ساك، ھون، پازىرىك، تاغار قاتارلىق كۆچمەن قەبىلىلەر ئىتتىپاقلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلى ئەتراپىدا پەيدا بولۇپ، بۇ قەبىلىلەرنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە كۆپ خىللىقنى شەكىللەندۈرگەنلىكى تەكىتلەنگەن. دوكلات يەنە ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى ساكلار، مىس قوراللار دەۋرىنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىدىكى ئاندرونوۋا، سرۇبنايا، سىنتاشتاغا ئوخشاش پادىچى خەلقلەرنىڭ ئەۋلادى ئىكەنلىكى، ساكلارنىڭ قوشۇمچە ئەجدادى بايقال شامانكا ۋە باكتېرىيە مەرغىيانە ئاھالىلىرىغىمۇ تۇتىشىدىغانلىقى، ئۇنىڭ ھىندى-ياۋروپا تىل سىستېمىسىدىكى خوتەن تىلى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكى، لېكىن بۇنىڭدىن ئىككى مىڭ ئىككى يۈز يىل بۇرۇن بۇ رايون ياۋچى، ھون، خەن ۋە تۈركلەرنىڭ توقۇنۇش نۇقتىسىغا ئايلانغانلىقى تەكىتلەنگەن. دوكلاتتا شۇڭا بۇ رايون ھەرىكەتچان مەدەنىيەت تىل ۋە ئىرسىيەت ئالاھىدىلىكىگە ئىگە ئاھالىلارنىڭ ئۆتمۈشتىكى باغلىنىشى ۋە تەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىنى تەتقىق قىلىدىغان ئاچقۇچلۇق ساھەگە ۋەكىللىك قىلىدۇ دېيىلگەن بىراق ئۇيغۇر مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ ئېيتىشىچە خىتاينىڭ بۇ ساھەدىكى تەتقىقاتنى كۈچەيتىشتىكى مەقسىتىنىڭ چىقىش نۇقتىسى گۇمانلىقكەن

غەربلىكلار بەك قىزىقتى بۇنىڭغا. خىتاي بۇ مەسىلىدىن قېچىپ تۇردى، چۈنكى قېچىپ تۇرۇشنىڭكى بىر سەۋەبى بۇ يەردىكى خەلق ئەمدى خىتاي بىلەن ئالاقىسى يوق ئەمدى. شۇنىڭغا ئۇنىمىغان بۇنىڭغا. ئەمما خىتايلار ئۆزلىرى بىر ئۇزۇن مۇددەت تەكشۈردى. تەكشۈرەپمۇ يەنە شۇ مىلادتىن ئەۋەلكى ئۈچ مىڭ سەككىز يۈزدىن مىلادتىن ئەۋەل تۆت مىڭ يىلغا ئائىت ئادەملەر دەپچۇ. ئەمما بۇلار باشقا يەردىن كەلگەن ۋە خىتاي يانى مونغولىيىت دەيدىغان تىپلەرگە ئوخشىمايدىغان ئادەملەردە بۇلار. شۇنىڭغا بۇ كېيىنكى يىللاردا ئەمدى خىتايمۇ ئانچە مۇنچە ماتېرىياللارغا ئىگە بولدى ۋە غەربلىكلەرنىڭكى داۋاملىق تەكلىپى بىلەن بىرلىكتە مۇشۇ تەتقىقاتنى سىرتقىمۇ ئاستا ئاستا ئېچىۋاتىدۇ ئەمدى. ئەمما خىتايلار بۇ سىرتقا ئېچىلغان ۋاقتىدا چوقۇم بەزى چارە تەدبىرلەرنى تېپىپ ئۇنىڭدىن كېيىن قىلىدۇ. شۇنىڭغا مەنمۇ بىراز گۇمان قىلىمەن. يانى خىتاي بۇلارغا بەرگەن جەسەتلەر قانداق جەسەتلەر ئۇنى بىلمەيمىز ئەمدى ھازىر. خىتاينىڭكى ئۆزىنىڭ تەتقىقاتلىرىدىمۇ داۋاملا شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقلارنى يانى مىللەت ئەمەس دە ئىرقلارنىڭ ئاشۇنداق ئىندوجەرمەندەن، كافكاسىيادەن، مۇشۇ سىبرىيەدەن دېگەندەك ھەتتا خىتايدا دېگەندەك موڭغۇلىي، دەيدىغان تىپلەر ئارىلاشقان دېگەننى داۋاملىق بۇنى سۆزلەۋاتىدۇ. خۇددى شەرقىي تۈركىستان ھەر مىللەتنىڭكى ئاشۇ ھەر ئىرقنىڭكى ئالمىشىپ كەتكەن بىر يەردەك كۆرسىتىپ تۇرۇپ، مۇشۇ رايونغا بولغان ئالاھىدىلىكلەرنى يوقىتىشقا تىرىشىۋاتقاندەك تۇرىدۇ. ئەركىن ئەكرەم يەنە خىتاي تەتقىقاتچىلىرىنىڭ خەنلەرنى ھون ۋە تۈركلەر بىلەن بىرگە بۇ رايوندىكى قەدىمىي ئاھالىلەرنىڭ ئىرسىيىتىگە تەسىر قىلغان خەلقلەر قاتارىدا تىلغا ئېلىشىنىڭ تارىخىي رېئاللىققا چۈشمەيدىغانلىقىنى كۆرسەتتى ئەركىن ئەكرەمنىڭ ئېيتىشىچە خىتاينىڭ خەن ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى دەۋرلەردىكى خانىدانلىقلىرىنىڭ بۇ رايوندا يەرلىك ئاھالىلەرگە تەسىر قىلغۇدەك بىر نوپۇسى بولۇپ باقمىغانىكەن خىتاينىڭ بۇ گېپىنى قوللاپ بېرىدىغان ئارخېئولوگىيەلىك ۋە ياكى تارىخىي مەنبەلەر يوق خىتاي مەنبەسىنى ئەساس ئالايلى مىلادتىن ئەۋەل يۈز يىگىرمە بىردە خەن سۇلالىسى بىرىنچى قېتىم مۇشۇ ھونلارنىڭكى ئوڭ قول ھاكىمىيىتىنى مەغلۇپ قىلالىدى. ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ شەرقىي تۈركىستان، گەنسۇ كورىدور دېگەن يەرلەرگە ئاستا ئاستا كىرىشكە باشلىدى. مەن دەۋاتقان بۇ چىسلا تۆمۈر دەۋردىن خېلى كېيىن يەنە چۈنكى خەن مىللىتى دېگەن ئۇقۇممۇ مىڭ توققۇز يۈز ئۈچتىن كېيىن لياڭ چىچاۋ ئۆزىنىڭكى ماقالىسىندا دېگەن ئۇنىڭدىن كېيىن ئاستا ئاستا شەكىللەنگەن بىر ئۇقۇم ئۇ. يەنى ئۇ ۋاقتىدا خەن مىللىتى دېگەن بىر نەرسە يوق. خەن. سۇلالىسى بار بىر خانىدان بىر مىللەت ئەمەس ئۇ شۇنىڭغا بۇ يەردە يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ بېشىدا ئېنىقلىغان بىر خەن مىللىتى ئۇقۇمىنى مىلادتىن ئەۋەلكى يىللارغا ئاپىرىش مۇشۇ تارىخ تەتقىقاتتا مېتود جەھەتتىن توغرا ئەمەس مىللەت بىلەن دنادىكى تەكشۈرۈۋاتقان ئىرقى ئۇقۇملار بىر بىرسىگە ئوخشىمايدۇ بىر ئىرق نەچچە مىللەت بولۇشى مۇمكىن نەچچە ئىرق بىر مىللەتمۇ بولۇشى مۇمكىن، چۈنكى تارىخ بويىنچە مىللەتلەر بىر بىرسىگە ئارىلىشىدۇ، بۇ تارىخنىڭكى تەبىئىتى ئەمدى. لېكىن بۇنداق دېيىشى بۈگۈنكى ئۇقۇمنى تارىختىكى بىر ئۇقۇمغا ئالماشتۇرۇپ، ئۇنىڭدىن كېيىن بۈگۈنكى سىياسىي ئەمەللەرگە خىزمەت قىلدۇرۇش ئەمدى.
ئامېرىكىنىڭ تېكساس ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى دوتسېنت ۋاگېش ناراسىمخاننىڭ ئېيتىشىچە ئوخشىمىغان ئىككى گۇرۇپپا ئىرسىيەت جەھەتتىن ئورتاق ئەجدادقا ئىگە بولغانلىقى ئۈچۈنلا بۇ ئىككى گۇرۇپپىنى بىر بىرىگە باغلاش توغرا ئەمەسكەن ئۇ ئەگەر ئۇنداق بولىدىغان بولسا دۇنيادىكى ھەممە ئادەمنىڭ ئافرىقىدا ئورتاق ئەجدادى بارلىقىنى بىلدۈردى ۋاگېش ناراسىمخان مۇنداق دەيدۇ ئوخشىمىغان ئىككى گۇرۇپپىنىڭ ئورتاق ئەجدادى بولغانلىقى ئۈچۈنلا ئۇلارنى بىر بىرسىگە باغلىۋالسىڭىز بولمايدۇ ئۇنداق بولىدىغان بولسا دۇنيادىكى ھەممە ئادەمنىڭ ئورتاق ئەجدادى ئافرىقىدىن كېلىدۇ ئەلۋەتتە سىز بۇ ئەھۋالنى ئىنساننىڭ ئورتاق ئەجدادى دېيەلەيسىز بىز قايسى ئاھالىلەر توپىنى پايدىلىنىش ئوبيېكتى قىلىپ ئىشلەتكەندە دىققەت قىلىشىمىز كېرەك بۇنى ھازىرقى زامان ئاھالىلىرىنىڭ ئورتاق مەنبەسى قىلىپ ئىشلىتىش توغرا بولماسلىقى مۇمكىن دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، تەتقىقات گۇرۇپپىسى ئوتتۇز توققۇز ئارخېئولوگىيەلىك ئورۇندىن تېپىلغان ئىككى يۈز ئون قەدىمىي كىشىنىڭ گېنىدىن بىر دېئېنا سانلىق مەلۇمات ئامبىرى ھاسىل قىلغان بولۇپ، بۇ كىشىلەرنىڭ بىر يۈز تۆت نەپىرىنىڭ ياشىغان يىلى رادىيوكاربون ئارقىلىق بېكىتىلگەن. قالغان توقسان يەتتە كىشىنىڭ ياشىغان ۋاقتى ئارخېئولوگىيەلىك ئۇچۇرلاردىن پايدىلىنىپ بېكىتىلگەن. جەسەتلەرنىڭ دېئېنا ئەۋرىشكىسى جەسەتلەرنىڭ سۆڭىكىدىن ئېلىنغانىكەن. خىتاي پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ بۇ تەتقىقات تۈرى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئاسسىمىلياتسىيەنى كۈچەيتىپ ئۇلارغا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭىنى مەجبۇرىي سىڭدۈرۈشكە تىرىشىۋاتقان ئۇلارنىڭ تارىخى مەدەنىيىتى تىلى ئۆرپ ئادەتلىرىنى بىردەك ئىنكار قىلىۋاتقان بىر ۋاقىت ئېلان قىلىنغان خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئارخېئولوگىيە ۋە ئىنسانشۇناسلىق تەتقىقاتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدا باشلانغان چوڭ تۇتقۇن بىلەن تەڭ يېڭى بىر باسقۇچقا كىرگەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم چوڭ تۇتقۇن باشلىنىشى بىلەن بىر ۋاقىتتا ئارخېئولوگىيە تەتقىقاتىنىڭ سىياسىي نىشانىنى بېكىتىپ ئارخېئولوگىيە خىزمىتىنىڭ بۆلگۈنچىلىككە قارشى كۈرەشنى نىشان قىلىشى مەدەنىي يادىكارلىقلارنىڭ خەلق ئاممىسىغا شىنجاڭ ئەزەلدىن تارتىپ جۇڭگونىڭ بىر قىسمى دېگەن ئۇقۇمنى سىڭدۈرۈشكە خىزمەت قىلىشىنى تەلەپ قىلغان

بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش بەشىنچى يىل بىكار قىلىنغان بولسىمۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بىرىنچى يىل ۋاڭ جېننىڭ قايتا قايتا ئىلتىماس سۇنۇشى بىلەن دېڭ شياۋپىڭ ئۇنى ئەسلىگە كەلتۈرگەن شۇنىڭدىن كېيىن بىڭ تۈەن بۇرۇنقى بازىلىرى ئاساسىدا تەرەققىي قىلىپ سۈيى مول تۇپرىقى مۇنبەت جايلارنى بىر بىرلەپ يۇتۇۋېلىشقا باشلىغان ۋە بۈگۈنكى كۈندە يېزا ئىگىلىك بىلەن سانائەت بىرلەشكەن غايەت زور ھەربىي ئىقتىسادىي ۋە مەمۇرىي گەۋدىگە ئايلانغان ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى خىتاينىڭ بىڭ تۈەن تۈزۈمى تارىخىنىڭ خىتايغا كۆرە ئېيتقاندا ئىككى مىڭ يىلغا سوزۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى بىڭ تۈەن تۈزۈمىنىڭكى تارىخى ئەسلىدە خىتاي تەرەپتىن دېگەن چاغدا خېلى ئۇزۇن مۇشۇ مىلادتىن ئەۋۋەل ئاتمىش يىلىندا شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلىپ بۇ يەگە بىر ھاكىمىيەت قۇرغان ۋاقتىدا شۇنداقلا تۇن تيەن ئىسمى بەرگەن ھەم ھەربىي ھەم مۇشۇ دېھقانچىلىق قىلىش ئىشنى شۇ ۋاقتىدا باشلىغان. ئەمما بۇ ئۇزۇن تۇرالمىدى. ئىككىنچى خەن سۇلالىسىدىمۇ ئۈچ قېتىم كىرىپ، ئۈچ قېتىم شەرقىي تۈركىستان خەلقلەر ئىسيان قىلىپ قوغلىۋەتتى. تاڭ سۇلالىسىدىمۇ بۇنى قىلىپ باقتى. ئاخىرىدا مۇشۇ مانچۇر ۋاقتىدىمۇ قىلىپ باقتى. ئەمما بۇ ئىككى مىڭ يىل بويۇنچە بۇ بىنتۈەن تۈزۈمى بىلەن بەك نەتىجە ئاغىنى يوق ئەمدى. بۇدا ئەمدى خىتاينىڭكى پەيلى يامان بولغاچقا بۇ بىنتۈەننى مۇقىملاشتۇرۇپ ۋە ئۇنى كۈچلەندۈرۈشقا تىرىشىۋاتىدۇ. چۈنكى بۇلار ھەم چېگرا رايوننى قوغدايدۇ، ھەم ئۆزى ئىشلەپچىقىرىپ، ئۆز جېنىنى ئۆزى باقىدۇ، مەركەزگە بىر يۈك بولمايدۇ. مەركەز بۇنى باشقا بىر تۈزۈم بىلەن ئەمەلىي ماۋۇ خەۋپسىزلىك مەسىلىنى قوغداش ئۈچۈن پىلانلىغان بىر ئۇسلۇب بۇ ئەمدى. شۇنىڭغا بۇ خېلى بىر مەزگىل داۋام قىلىدىغاندەك تۇرىدۇ.
خىتاي ھۆكۈمىتى بىڭتۈەننى كېڭەيتىپ ئۇنىڭ ئىقتىسادىي ۋە ھەربىي كۈچىنى ئاشۇرۇشنى ئىزچىل مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ كەلگەن بولۇپ ئىككى مىڭ ئونىنچى يىل بەشىنچى ئايدا ئېچىلغان بىرىنچى قېتىملىق شىنجاڭ خىزمىتى يىغىنىدا خىتاي رەئىسى خۇجىنتاۋ بىڭتۈەننىڭ بوز يەر ئېچىپ چېگرا رايوننى قوغداش رولىنىڭ مۇھىملىقىنى شىنجاڭدا بۈيۈك ئارمىيە قۇرۇپ پولات ئىستىھكام بەرپا قىلىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىل بەشىنچى ئايدا ئېچىلغان ئىككىنچى قېتىملىق شىنجاڭ خىزمىتى يىغىنىدا قىلغان سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىڭتۈەننىڭ كېڭىيىشى ۋە يەرلىك جايلارغا قوشۇلۇپ تەرەققىي قىلىشىغا ھەمدە جەنۇبتا كېڭىيىشىگە زور كۈچ بىلەن ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن سىياسىي كۆزەتچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى بىڭتۈەننىڭ توقسىنىنچى يىللاردىن باشلاپ ئىككى قېتىم تەڭشەش ئېلىپ بارغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى خىتاينىڭ بىڭتۈەن قۇرۇلغاندىن تارتىپ يەرلىك مىللەتلەرنىڭ زېمىننى تالان-تاراج قىلىش، ئۇلارنىڭ نارازىلىق كۆرسەتكەن ۋاقتىدا قانلىق باستۇرۇش، بۇ بىڭتۈەننىڭ فۇنكسىيەسى، نىشانى ھەم بېكىتىلگەن خاراكتېرى. توقسان يەتتىنچى يىلى غۇلجا قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن، بىڭتۈەن بىرىنچى قېتىم بىر تەڭشەش بولدى. شۇ ۋاقتىدا توقسان سەككىزىنچى يىلى ئونىنچى ئاي ئەتراپىدا شىخەنزىدە بىڭتۈەننىڭكى ئەڭ چوڭ يىغىنى ئېچىلغان، ئۇنىڭغا ۋاڭ لېچۈەن رىياسەتچىلىك قىلغان بىر ھەپتە يىغىن ئاچتى. شۇ ۋاقتىدا بىڭتۈەننى ئىككىگە بۆلگەن. بىرسى مەركىزىي شەھەرلەردە، يەنى ئۈرۈمچى، شىخەنزە مۇشۇنداق شەھەرلەردە، كورلىدا تۇرىدىغان بىڭتۈەننىڭكى دىۋىزىيەلىرىنى ئاساسەن يېزا ئىگىلىك، سودا سېتىق، بايلىق قېزىش بۇ جەھەتتە بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىقتىسادىنى پۈتۈن مونوپول قىلىدىغان، شۇنىڭ ئۈچۈن مەبلەغ سېلىپ بۇلارنى كۈچەيتىش، ئۇنىڭدىن كېيىن ئاتالمىش چېگرا يەنە غۇلجا، قەشقەر، خوتەن بۇ تەرەپلەردىكى بىڭتۈەننىڭكى دىۋىزىيەلىرىنى كۈچەيتىپ، ئۇلارنى ئاساسەن قورال تۇتىدىغان، باستۇرۇشقا تەييار بولىدىغان خاراكتېردا ئىقتىساد تەرەققىياتىنى ئاۋۇ شەھەر مەركەزلەشكەن بىڭتۈەنلەر تەمىنلەيدىغان. بۇ بىرىنچى قېتىمسى. بۇ بارىن قوزغىلاڭى ۋە غۇلجا قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن خىتاينىڭكى قايتىدىن بىڭتۈەننى كۈچلەندۈرۈشنىڭ باشلىنىشى دېسەك بولىدۇ. ئىككى مىڭ ئون ئالتى دىن كېيىن يەنە چېن چۈەنگو كەلگەندىن كېيىن بىڭتۈەننى قايتىدىن نوپۇسنى ئاشۇرۇش، جەنۇبقا تەرەققىي قىلدۇرۇش دېگەن ئىككىنچى قېتىملىق تەڭشەش باشلاندى. ئۇيغۇر مىللىتى مۇتلەق نوپۇسنىڭ كۆپىنى ئىگىلەيدىغان خوتەن، قەشقەر، ئاقسۇ قېپ قالغان، بولۇپمۇ خوتەن بىلەن قەشقەر. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي بۇ يەرگە بىڭتۈەننى كېڭەيتىش، كېڭەيتىش دېگىنى نوپۇسنى ئاۋۇتۇش، ئۇ يەرگە خىتايلارنى كەڭ كۆلەمدە يۆتكەش، شۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرنىڭ مەنىۋىي مەدەنىيىتىنى بۇزۇش، مانداق دېگەن ۋاقتىدا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ يىلتىزىنى قۇرۇتۇش. ئۇ يەنە بۈگۈنكى كۈندە جەنۇبتا كېڭىيىۋاتقان بىڭتۈەننىڭ شۇ جايدىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى يوقىتىشتا باشلامچىلىق رول ئويناۋاتقانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى. خوتەندە بۇرۇن دىۋىزىيە يوقتى، پەقەت بىر بىڭتۈەننىڭكى يېزا ئىگىلىك مەيدانى بار ئىدى. ئۇنى ھازىر ئۆزگەرتىپ دىۋىزىيە قىلدى. قەشقەردىمۇ شۇنداق كېڭەيتىۋاتىدۇ. شەھەرلەرنى بەرپا قىلىۋاتىدۇ. بۇ شەھەرلەر ھەممىسى خىتاي مۇتلەق كۆپ ساننى ئىگىلەيدۇ. ئۇيغۇرلارنى ئۆزىنىڭ مەھەللىلىرىدىن كۆچۈرۈپ خىتايلاشقان شەھەرلەرگە ئاپىرىپ ئورنىتىۋاتىدۇ ئۇلارنى. مەجبۇرلاپ. بۇ دېمەك نېمە دېگەن ۋاقتىدا، بىڭتۈەن ئارقىلىق ئۇيغۇرنىڭكى مەدەنىيىتىنىڭكى ئاخىرقى قورغانى بولغان ئۇيغۇر مەھەللىلىرىنى بۇزۇش، شۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى پۈتۈنلەي قىرغىنچىلىق قىلىپ يوقىتىشنىڭكى بۇ يەنە بىر ئۇسۇلى دېسەك بولىدۇ. شۇنىڭغا بۇ جەھەتتە بىڭتۈەن خىتاينىڭ يانتايىقى.
بىڭتۈەن گېزىتى خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ئۆتكەن يىل يەتتىنچى ئايدا بىڭتۈەن پارتكومىنىڭ سېكرېتارى ۋاڭ جۇنجېڭ بىڭتۈەننىڭ كېڭەيتىلگەن يىغىنىدا سۆز قىلىپ بىڭتۈەندىكى كونا ئەسكەرلەرنىڭ شىنجاڭنى قوغداش ۋە گۈللەندۈرۈشتىكى ئىنقىلابىي روھىغا ۋارىسلىق قىلىش تېررورلۇققا زەربە بېرىپ مۇقىملىقنى قوغداشنى قانۇنلاشتۇرۇش تۈزۈملەشتۈرۈش ۋە ئادەتكە ئايلاندۇرۇش ۋەزىپىسىنى قەتئىي ئىجرا قىلىشنى تەكىتلىگەنىدى رادىيومىزنىڭ خەۋەر بەرگىنىدەك ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى ئۆتكەن يىل ئۈچىنچى ئايدا بىڭتۈەن پارتكومىنىڭ سېكرېتارى ۋاڭ جۇنجېڭ قاتارلىق بىر نەچچە ئەمەلدارنى ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق جىنايىتى ئۈچۈن جازالىغان ئىدى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن ئۆتكەن يىل يىگىرمە ئىككىنچى مارت كۈنى بۇ ھەقتە بەرگەن باياناتىدا ۋاڭ جۇنجېڭنى قەبىھ زوراۋانلىق پىلانىنى تۈزگۈچى ئاپتونوم رايونلۇق ج خ ئىدارىسىنىڭ باشلىقى چېن مىڭگونى بولسا ئىجرا قىلغۇچى دەپ ئەيىبلىگەن ئىدى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ خىتاي ئىشلىرى تەتقىقاتچىسى ئادرىيان زېنىز ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونى توغرۇلۇق ئېلان قىلغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق ئىسلاھات پىلانىنىڭ ئاساسەن ئۇزۇن مۇددەتلىك ئىقتىساد ۋە تەرەققىيات ستراتېگىيەسىگە قارىتىلغانلىقىنى ساقچى دۆلىتىنى مۇستەھكەملەشنى دۆلەت تەرەققىياتىنى ۋە مەجبۇرىي ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىشنى مەقسەت قىلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى

خىتاي مەتبۇئاتلىرى ئۆتكەن يىل بەشىنچى ئايدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەت بىلەن بىڭتۈەن دۆلەت بايلىقىنى نازارەت قىلىش ۋە باشقۇرۇش كومىتېتىنىڭ ستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق كېلىشىمى ئىمزالىغانلىقىنى خەۋەر قىلغان بولۇپ ئىككى تەرەپ دۆلەت بايلىقى ۋە دۆلەت كارخانىلىرىغا مۇناسىۋەتلىك ئون تۆتىنچى بەش يىللىق پىلان تۈزۈپ دۆلەت ئىقتىسادىي قۇرۇلمىسىنى ئىلغارلاشتۇرۇش كەسىپ قۇرۇلمىسىنى تەڭشەش جەھەتتىكى ھەمكارلىقىنى كۈچەيتمەكچى بولغان جورجتاۋن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورى سىياسىي تارىخ تەتقىقاتچىسى جېمس مىلۋارد ئەپەندى خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق ئىسلاھات پىلانى ھەققىدە بىزگە بىلدۈرگەن ئىنكاسىدا بىڭتۈەن ئىسلاھات ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ بۇ ئىسلاھات دوكلاتىدا بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ قوشۇلۇشى تەكىتلىنىپتۇ يەرلىك ھۆكۈمەتلەر مىللىي ئاپتونومىيە ھوقۇقىغا ئىگە دەپ قارىلىدۇ بىڭتۈەندە بولسا خەنزۇلار سەكسەن پىرسەنتنى ئىگىلەيدۇ بۇلار قوشۇۋېتىلسە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ساختا ئاپتونومىيە ھوقۇقى تېخىمۇ ئاجىزلايدۇ دېگەن گەپ بىڭتۈەن ھەققىدىكى ئىلگىرىكى تەتقىقاتلاردىمۇ بىڭتۈەننىڭ ئالاھىدە ئورنى بۇ يەردىكى چوڭ خەنزۇچىلىق مەسىلىلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلغان بىڭتۈەندىكى خىتايلار ئىككى مىڭىنچى يىل بىلەن ئىككى مىڭ ئونىنچى يىل ئارىسىدا شىنجاڭدىكى مىللىي تەڭسىزلىك ۋە مىللىي زىددىيەتنى ئۆتكۈرلەشتۈرۈۋەتكەن ئۇيغۇرلار ھەققىدە تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىپ كېلىۋاتقان ئامېرىكىلىق ئىنسانشۇناس دەررىن بايلېر زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ خىتاينىڭ بۇ ئىسلاھات پىلانى جۈملىدىن بىڭتۈەننىڭ تەرەققىياتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى قارىغاندا شىنجاڭنىڭ ئىقتىساد ۋە سىياسىي تۈزۈلمىسىدە مەلۇم دەرىجىدە ئۆزگىرىش بولىدىغاندەك قىلىدۇ بۇرۇن شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتى دېڭىز بويىدىكى گۈللەنگەن رايونلار بىلەن شىنجاڭنىڭ ھەمكارلىشىشى ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشۇرۇلاتتى ھازىرمۇ ئۇلار سەككىز ئۆلكىنى شىنجاڭغا نۇقتىلىق ياردەم بېرىدىغان قىلىپ بېكىتتى بۈگۈن قارايدىغان بولساق ئۇلار بىڭتۈەننى ئاساسلىق ئىقتىسادىي گەۋدە شۇنداقلا شىنجاڭ ئىقتىسادىنى يېتەكلەپ ماڭىدىغان مۇھىم ئورۇنغا چىقارماقچى كېيىنچە بۇ تەرەققىيات قانداق بولىدۇ تېخى ئېنىق ئەمەس، ئەمما ئۇلار مۇشۇ يۆنىلىشكە قاراپ مېڭىۋاتىدۇ. كۆزەتچىلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ھەرقايسى تارىخىي دەۋرلەردە مەيلى قانداق بەدەل تۆلىشىدىن قەتئىينەزەر، بىڭتۈەننى ساقلاپ قالغان ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇپ كەلگەن. بىڭتۈەن بۇ سۈرئەتتە تەرەققىي قىلسا كەلگۈسىدە يەرلىك ھۆكۈمەتنى قورچاق ئورۇنغا ئايلاندۇرۇپ قويۇشى بايلىقنىڭ ھەممىسى بىڭتۈەن تەرىپىدىن مونوپول قىلىنىشى ۋە ئاخىرقى ھېسابتا ۋىلايەت ناھىيىلەرمۇ بىڭتۈەن تەرىپىدىن يۇتۇۋېلىنىشى مۇمكىن ئىكەن ئىلشات ھەسەن ئەپەندى بىڭتۈەننىڭ ماھىيىتىنى دۇنياغا تونۇتۇپ ئۇيغۇرلارغا كېلىۋاتقان ئاپەتنى ئازايتىشنىڭ ئامالىنى قىلىش كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى خىتاي جەنۇبتىكى ئۇيغۇرلارنىڭكى نوپۇسىنىڭ كۆپلۈكىنى كۆزدە تۇتۇپ، نوپۇسنى سەرخىللاشتۇرىمىز دېگەن نام بىلەن ئادەم يۆتكەۋاتىدۇ. ھەتتا بەزى بىر ماقالىلىرىدا خىتاي ئېنىق دېگەن، جەنۇبتا ئۇيغۇرلارنىڭكى نوپۇسى بەك كۆپىيىپ كەتكەن، خىتايدىن ئېشىپ كەتكەن، بۇ يەردىكى مۇقىمسىزلىق شۇنىڭدىن كەلگەن، دەپ بۇ يەرنى مۇتلەق كۆپ ساندا خىتاي قىلىش، شۇ ئارقىلىق زېمىن تالان-تاراج قىلىدىغان ئۇيغۇرنىڭكى مەنىۋى مەدەنىيىتىنى پۈتۈنلەي يىلتىزىدىن قۇرۇتۇش، بۇ جەھەتتە خىتاينىڭ مەقسىتى ئېنىق، بىڭتۈەننى، ئاپتونوم رايوننى مۇتلەق كونترول قىلىدىغان ئاتالمىش ئاپتونوم رايوننى، بۇ ئېلىپ بېرىۋاتقان ھازىرقى مىللىي قىرغىنچىلىقنىڭ نىشانىغا يېتىشتىكى زور بىر تايانچ كۈچ قىلىپ ئىشلىتىش. بىز چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، بىڭتۈەننىڭ خاراكتېرىنى خەلقئاراغا تونۇتۇش، شۇ ئارقىلىق بىڭتۈەنگە بولغان جازانى تېخىمۇ كۈچەيتىش، شۇ ئارقىلىق خىتاينىڭ بۇ يامان نىيىتىنى بولمىدى دېگەندە ئاستىلاشتۇرۇش بىزنىڭ

بۇ بىزنىڭكى جەنۋەدىكى بۇ قېتىملىق پائالىيىتىمىزنىڭكى ئورۇنلاشتۇرۇشتىكى مەقسىتىمىز. بىزنىڭكى تۆت يىل مابەينىدە تۆلىگەن بەدەللىرىمىز، قىلغان خىزمەتلىرىمىزنىڭ مېۋىسىنى، نەتىجىسىنى كۆرىدىغان ھامان مۇھىم بىر دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنماي تىقىلىپ ساقلىنىۋېلىنىشى، بۇ بېدېتېنىكى قانۇن نىزاملىرىغىمۇ خىلاپ، قانۇنلۇق ۋە دەلىل ئىسپاتلىق ھالەتتە تەييارلانغان بۇ دوكلاتنى ئېلان قىلماي باستۇرۇۋېلىشى بۇنىڭغا قاراپ تۇرغىلى بولمايدۇ. شۇ سەۋەبتىن مەن لاگېر شاھىتلىرى باشچى بۇ دوكلاتنى ئېلان قىلىنىشىغا تەلەپ قويۇش نارازىلىق نامايىشىغا چاقىرىق قىلىش سەۋەبىدىن مەن بۇنى ئورناشتۇرۇش قىلغان. دوكلاتنىڭ ئەڭ تېز ھالەتتە ئېلان قىلىنىشىنى ئەمەلىيەتتە بىرلەشمىش مىللەتلەر باش كاتىپىدىن سوراپ، شەرقىي تۈركىستانغا تەكشۈرۈشكە زىيارەتكە كېتىشتىن بۇرۇن دوكلاتنى ئېلان قىلىۋېتىپ بېرىشنى تەلەپ قىلىمىز. ھەتتاكى بىزنىڭ بىخەتەرلىكىمىز كاپالەتلىك قىلغان ئەھۋال ئاستىدا، بىز لاگېر شاھىتلىرىنىڭ ئۆزىمىز زۇلۇمغا ئۇچرىغان شۇ نەق پاكىتلىق مەيدانلارنى، شۇ ئورۇنلارنى، شۇ لاگېرلارنى كۆرسىتىشكە بىز ھەر قاچان تەييار ئىكەنلىكىمىزنى بىلدۈرۈش مەقسىتىدە پائالىيەتلەر قىلىشنى ئورناشتۇرۇش قىلدۇق. گۈلباھار خاتىۋاجى، ئەگەر مىشېل باچېلېت بەشىنچى ئايدا شەرقىي تۈركىستانغا بارسا، خىتاي، بېدېتې خادىملىرىنى ئالداپ يولغا سەپ قويىدۇ.

مىللىتىمىز قىرىلىۋاتقىنى، ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىلىۋاتقىنى ئالتە يەتتە يىللار بولۇپ قالدى. بۇ مىشەل باشلې خانىم ھازىرغىچىلىك ئۇيغۇرلار توغرۇلۇق بىرەر ئېغىز سۆز قىلىپ باققىنى يوق. بۇلتۇر ئۇيغۇرلار توغرۇلۇق يازغان ماتېرىيالنىمۇ بىر نەچچە ھەپتىدىن كېيىن ئېلان قىلىمەن دەپ مانا تا ھازىرغىچىلىك ئېلان قىلمىدى. بۇ بىزنى بەك بىر خىل ئۈمىدسىزلەندۈردى ئەمدى بۇ خانىم نېمىنى ساقلاۋاتىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتىدىن قورقۇۋاتامدۇ ياكى خىتايپەرەسمۇ دېگەندەك سوئاللار كاللىمىزدا تۇغۇلدى شەخسەن مېنىڭ ئەمەس بارلىق لاگېر شاھىتلىرىمىزنىڭكى ئورتاق مەقسىتى شۇ خىتايغا بېرىپ تەكشۈرۈشتىن بۇرۇن ئۇيغۇرلار توغرىلىق يازغان شۇ ماتېرىيالنى ئېلان قىلىشىنى

لاگېر شاھىتى، خىتايلار ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ھازىرغىچە توختاتمىدى، ھازىرغىچە شۇ لاگېرلار تاقىغان يېرى يوق، مەن بىر يىل ئۈچ ئاي ئون كۈن ئېغىر جازا لاگېرلاردا ياتتىم ھەم جاڭسۆيان دېگەن تاغنىڭ ئارىسىدىكى بىر دوختۇرخانىلاردا ئېغىر سوراقلاردىن كېيىن تۆت قېتىم قىرىق كۈن يېتىپ چىقتىم. شۇ تەكشۈرۈشكە ئېلىپ بارغان ۋاقىتتا مەمما بېرىپ شۇ لاگېرلارنىڭ ئىسىملىرىنىمۇ بىلىمەن لاگېرلارنى كۆرسىتىمەن ئاشۇ جاڭسۆيەن دېگەن ئاشۇ تاغنىڭ ئارىسىدىكى دوختۇرخانىلارنى كۆرسىتەلەيمەن مەنمۇ ئاشۇ تەكشۈرۈشكە بارغان ۋاقتى مېنىڭمۇ بارغىم بار مېنىمۇ ئاپارسا مەن بارىمەن سەۋەبى ئۇ خىتايلار يوشۇرۇن قىلىدۇ خىتايلارنىڭكى ئۆزلىرىنىڭكى شۇ لاگېرلارنى يوق دەپ تەربىيىلەۋاتىمىز دەپ شۇ يالغاندىن كۆرسىتىشى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈن مەن بېرىشقا تەييارمەن. قەلبىنۇر سىدىق خانىممۇ مىشېل باچلېت ئەگەر بەشىنچى ئايدا ھەقىقەتەنمۇ شەرقىي تۈركىستانغا زىيارەتكە بارسا، خىتاي كۆرسىتىپ بەرگەن لاگېرلارنى ئەمەس، بەلكى لاگېر شاھىتلىرى كۆرسىتىپ بەرگەن لاگېرلارنى زىيارەت قىلىپ، ھەقىقەتنى دۇنياغا يەنە بىر قېتىم ئاشكارىلىشىنى ئارزۇ ھەم تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى.

بۇ پائالىيەتنى مەسلىھەتلىشىپ ئورۇنلاشتۇرغانتۇق. نۇرغۇن قېرىنداشلىرىمىز تېلېفون ئارقىلىق، بەزىلەر ئۇچۇر ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ شۇنچىلىك سۆيۈنگەنلىكىنى، بىزگە ئامەتلەر تىلەيدىغانلىقىنى، ئۇلۇغ ئاللادىن تېخىمۇ كۈچ-قۇۋۋەت ئاتا قىلىشنى تىلەيدىغانلىقىنى، ئاللانىڭ ھەسسىلەپ ئەجىرلەرنى بېرىشىنى تىلەيدىغانلىقىنى، ھەر دائىم دۇئالىرىدا ياد ئېتىدىغانلىقىنى دەپ مۇشۇنداق ياخشى مېھرى-مۇھەببەتلىك سۆزلىرى بىلەن مەدەت بەرگەن بولدى. بۇ خەلقنىڭ قوللىشىغا كۆپتىن-كۆپ رەھمەت ئېيتىمەن مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلەن.
لاگېر شاھىتلىرىدىن سايراگۈل ساۋۇتبايمۇ ئۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى. خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقىنىغا ھازىرغىچە نەچچە يىل ۋاقىت بولدى. خىتاي ھۆكۈمىتى نۇرغۇنلىغان لاگېرلارنى يۆتكىدى ۋە ئورنىنى ئۆزگەرتتى.

بىر قىسىم ئۇيغۇرلار بۇ نامايىشنىڭ چىقىملىرى ئۈچۈن بەس بەستە ئىئانە قىلىشقا باشلىغان ۋە لاگېر شاھىتلىرىغا مەدەتلەر بېرىشكەن گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.

قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى بۇ يىللىق مىللىي ئارمىيە خاتىرە كۈنىدە پېشقەدەم مىللىي ئارمىيە جەڭچىلىرىنى زىيارەت قىلغان. بۇ ھەقتە قىرغىزىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز فىرۇزە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ.
يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدە ئۇيغۇر خەلقى مىللىي ئازادلىق ئىنقىلابى ئېلىپ بېرىپ، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى قەشقەردە، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى غۇلجىدا ئىككى قېتىم شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنى قۇرغانىدى. گەرچە بۇ جۇمھۇرىيەتلەر ئۇزۇن مۇددەت مەۋجۇت بولۇپ تۇرالمىغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بۈگۈنكى زامان مىللىي كۈرەش تارىخىدا ئەڭ يارقىن سەھىپىلىرىنى ياراتقان ئىدى. دەرۋەقە، ئۇيغۇرلارنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىردىكى مىللىي ئازادلىق كۈرەشلىرىدە، بولۇپمۇ ئىلى ئىنقىلابىدا مىللىي ئارمىيە مۇھىم رول ئوينىغان ئىدى. مىللىي ئارمىيە بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى

توقسان تۆت ياشلىق ئابلىمىت بەكرى ئەپەندىنى زىيارەت قىلىشتى. ئابلىمىت بەكرى ئون سەككىز يېشىدا مىللىي ئارمىيەگە قاتنىشىپ، ماناس دەرياسىنىڭ بويىغىچە قانلىق جەڭلەرگە قاتناشقانىدى. ئادەتتە، قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ يېتەكچىلىكىدە ھەر يىلى مىللىي ئارمىيە كۈنىگە بېغىشلاپ، ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايراقلارنى كۆتۈرۈپ، دوكلاتلار ئاڭلاپ، چوڭ مۇراسىم ئۇيۇشتۇراتتى. بۇ يىللىق مىللىي ئارمىيەنىڭ خاتىرە كۈنى رامىزان ئېيىغا توغرا كەلگەچكە، ئىتتىپاق جەمئىيىتى مەركىزىي كېڭىشى بۇ كۈندە قىرغىزىستاندىكى سابىق مىللىي ئارمىيە جەڭچىسى ئابلىمىت بەكرى ئەپەندىنى زىيارەت قىلىپ يوقلاشنى قارار قىلدى. ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئەسقەر قاسىموف، مۇئاۋىن رەئىسى ئەكبەرجان باۋۇدۇنوف، ئاقساقاللار كېڭىشىنىڭ رەئىسى مۇزەپپەرخان قۇربانوف، ئاياللار كېڭىشىنىڭ رەئىسى تۇرسۇنئاي ئىسلام، لېبېدىنوفكا يېزىسى ئاياللار كېڭىشىنىڭ رەئىسى قەمىنۇر لوبانوۋا ۋە نوۋوپوكروفكا يېزىسىنىڭ يىگىتبېشى غەيرات جاھانوف ھەمدە ئىتتىپاق گېزىتىنىڭ باش مۇھەررىرى زۇمرەت روزىيېۋالار بولۇپ غازى ئەپەندى ئابلىمىت بەكرىنى زىيارەت قىلدى. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ ئاقساقاللار كېڭىشىنىڭ رەئىسى مۇزەپپەرخان قۇربانوف ئابلىمىت بەكرىنىڭ يېشى چوڭ بولسىمۇ ئەسلىمىلىرى ئېنىق ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىپ، ئۆتتى. ئۇ ئابلىمىت بەكرى ئەپەندىنىڭ مىللىي كۈرەش سەپىدىكى قەھرىمان سەپداشلىرىنى ھەر دائىم ئەسلەپ تۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
بىز سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيەسىنىڭ قۇرۇلغانلىقىغا يەتمىش يەتتە يىل تولۇشى مۇناسىۋىتى بىلەن ئىتتىپاق رەئىسى ئەسقەر قاسىمىنىڭ رەھبەرلىكىدە يەتتە ئادەم يەتتە ئادەم ئالاھىدە بېرىپ ئەشۇ مىللىي ئارمىيەنىڭ قاتناشقۇچىسى توقسان تۆت ياشلىق تەۋەررۈك ئاكىمىز ئابلىمىت ئاكا بەكرىيېۋنى ئۆيىگە بېرىپ يوقلاپ تەبرىكلەپ كەلدۇق. ئابلىمىت ئاكا ئۆزىنىڭ يېشىنىڭ چوڭىيىپ قالغانلىقىغا قارىماي، ناھايىتى تېتىكلىك بىلەن ئون سەككىز يېشىدا پىدائىي بولۇپ بولۇپ بېرىپ جەڭلەرگە قاتناشقانلىقى، توغرىسىدا سۆزلەپ بەردى. سۆھبىتىمىز ناھايىتى قىزىقارلىق ئۆتتى. بۇ تەۋەدە مىللىي ئارمىيە قاتناشقۇچىلىرى، غازى ئاكىلىرىمىز ۋە ھەدىلىرىمىزنىڭ سانى ئىككى يۈز ئەتراپىدا بولغان بولسا، بۈگۈن كۈنلۈكتە ئەنە شۇلاردىن ئابلىمىت ئاكا بەكرىيېف يالغۇز قاپتۇ. بىز بۇ ئاكىمىزنى دائىم ھۆرمەتلەپ. بېشىمىزدا كۆتۈرىمىز. ئالەمدىن ئۆتۈپ كەتكەن غازىيلىرىمىزنى دائىم ئەسلەپ، جامائەت بىلەن يىغىنلارنى ئۇيۇشتۇرۇپ، دۇئا تەكبىرلەرنى ئۆتكۈزۈپ تۇرىمىز. ئۇلار بىز ئۇيغۇر خەلقىنىڭ قەلبىدە مەڭگۈ ساقلانغۇسى.
زىيارەت داۋامىدا ئابلىمىت بەكرى ئۆز بېشىدىن كەچۈرگەن ۋەقەلەرنى، جۈملىدىن ماناس دەرياسى بويىدا بولغان جەڭلەر توغرىسىدا سۆزلەپ ئۆتتى. ئۆتتى. زىيارەتچىلەر ئۆز ئاتىلىرىدىن ئاڭلىغان بىلگەن ۋەقەلەرنى سۆزلەپ، ئابلىمىت بەكرىنىڭ كەچمىشلىرى بىلەن ئورتاقلاشتى. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان سابىق مىللىي ئارمىيە جەڭچىسى ئىسلام قاسىمىنىڭ قىزى تۇرسۇنئاي ئىسلام ئابلىمىت بەكرى ئەپەندىنى تەۋەررۈك دەپ ئاتىدى.
بۇنىڭدىن بۇرۇن بىز مۇشۇ مىللىي ئارمىيەسى قۇرۇلغان كۈنلىرىنى ۋەتەن ئازاد بولغان كۈنلىرىنى، بايرىقىمىزنى تىك- تىكلىگەن كۈنلىرىمىزنى مۇشۇ دادىمىز بىلەن بىللە ئۆتكەزگەنتۇق. مانا مۇشۇ مۇناسىۋىتى بىلەن مەن ئابلىمىتكامنى ئۆزەمنىڭ دادام بىلەن بىللە جەڭگە قوشۇلۇپ، ئاشۇ جەڭدە تىرىك قايتىپ كەلگەنلەردىن مانا جىقتى، ھازىر يالغۇز ئابلىمىتكام قالدى. دادا دېسەممۇ يارىشىدۇ. ئابلىمىتكا سىزگە چىڭ تەن ساغلىق، ئۇزۇن ئۆمۈر، بەخت سائادەت تىلەيمەن. سىز بىزنىڭكى پەخىرلىنىدىغان دادىمىز. دادىمىز، دادىلىرىمىزدىن تەۋەررۈك قالغان سىز. ۋەتىنىمىزنى كۆرگەن، ۋەتىنىمىزنىڭكى ئازاد يولىدا ماڭغان دادىلاردىن بىرسى دەپ ئويلايمەن. سەككىزىنچى ئاپرېل مىللىي ئارمىيە خاتىرە كۈنىدە يەنە قىرغىزىستاننىڭ جەنۇبىدىكى جالالئاباد شەھىرىدىمۇ خاتىرىلەش پائالىيەتلىرى ئۆتكۈزۈلدى. مەزكۇر پائالىيەت ئىتتىپاق جەمئىيىتى جالالئاباد شۆبىسىنىڭ رەئىسى ئەلىشىر نەسىراخۇنوفنىڭ تەشەببۇسىدا ئۇيۇشتۇرۇلدى. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئەلىشىر نەسىراخۇنوف ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن تارتىپ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ تارىخىدىكى ئاممىۋى ۋەقەلەرنى داۋاملىق خاتىرىلەپ كېلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
قىرغىزىستان رېسپۇبلىكىسىنىڭ جەنۇبىدىكى جالالئاباد ئوبلاست ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ ئەزالىرى بىر مىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ بىزنىڭ تارىخىي مەنبەلىرىمىز، يەنى تارىخىي ۋەقەلىرىمىزنى خاتىرىلەپ، نىشانلاپ كېلىمىز. تۇنجى قىلغان پائالىيىتىمىز بۇ تارىخىي ۋەقە بولغان، ئۆزىڭلار بىلىسىلەر، سىلەرگە ئارتىق ئابدۇراخمانوۋىچ شەرقىي تۈركىستان ئىككى جۇمھۇرىيىتىنى نىشانلايدۇ بۇلار، خاتىرىلەيدۇ دەپ. بۇ تارىخىي ۋەقە بۇ، قىرغىزىستاننىڭ جەنۇبىدىكى ئۇيغۇرلار قىلىدىغان پائالىيەت. مۇشۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى تۇنجى قېتىم بىز شەرقىي تۈركىستان ئىككى جۇمھۇرىيەت بەيرىمىنى ئۆتكۈزدۇق. ئۇندىن كېيىن سەككىزىنچى ئاپرېل شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئەسكەرىنى خاتىرىلەپ، داۋامىي ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ قىلىۋاتىمىز. بۇ بىز ئۈچۈن تارىخىي ۋەقە، بۇ ھېچ كىمگە نەسىپ قىلمىغان تارىخىي ۋەقەلەرنى ئاللا تائالا بىزگە نەسىپ قىلغان. بىز ناھايىتى مەغرۇرلىنىمىز، پەخىرلىنىمىز ۋە بۇ پائالىيەتلەر ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى داۋام ئېتىۋاتىدۇ ۋە بۇندىن كېيىنمۇ داۋام ئېتىدۇ.
قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇرلار ئاساسلىقى بىشكەك شەھىرى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىغا تارقالغان بولۇپ، ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ مىللىي مەدەنىيىتى ۋە مىللىي كىملىكىنى بىر قەدەر ياخشى ساقلاپ قالغان. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى، يەنى ئۇيغۇرلارنى لاگېرلارغا سولاش، مېڭە يۇيۇش، ئۇيغۇر تىلى ۋە مائارىپىنى يوقىتىش قىلمىشلىرى بۇ قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇرلارنىڭمۇ، قاتتىق نارازىلىقىنى قوزغىماقتا. ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ مىللىي مەدەنىيىتى، تىلى، ئۆرپ-ئادەتلىرى ھەم كىملىكىنى قوغداش ۋە راۋاجلاندۇرۇشقا ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىپ كەلمەكتە. بىشكەكتىن فىرۇزە تەييارلىدى.

خوتەن، قىزىلسۇ ۋە ئاقسۇ قاتارلىق ئۈچ ۋىلايەت، بىر ئوبلاستتىكى كۆپلىگەن دېھقانلارنىڭ كەسىپ ئۆزگەرتىپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلغانلىقىنى تەشۋىق قىلىشقا باشلىدى. دېمىسىمۇ، ئۇيغۇر ئىشلەمچىلەرنىڭ پىلانلىق شەكىلدە ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى ياكى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ شىمالىدىكى خىتاي زاۋۇت-فابرىكىلىرىغا ئىشلەمچىلىككە كېتىۋاتقانلىقىغا دائىر كۆرۈنۈشلەر ۋە تەشۋىقاتلار دەرىجىدىن تاشقىرى كۆپىيىپ، خەلقئارانىڭمۇ كۈچلۈك دىققىتىنى تارتقانىدى. بۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقى، كوللېكتىپ ھالدا خىتاي رايونلىرىغا يۆتكىلىۋاتقانلىقى، قاتتىق نازارەت ئاستىدا مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقىغا دائىر ئۇچۇرلار ئاستا ئاستا مەلۇم بولۇشقا باشلىدى. بولۇپمۇ ئادرىئان زېنس تەرىپىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى دېكابىردا ئېلان قىلىنغان شىنجاڭدىكى ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ يۆتكەش رامكىسى ئىچىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە مەجبۇرىي كۆچۈرۈش ماۋزۇلۇق دوكلاتتا، خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن كۆچۈرۈلگەنلەر پەقەت ئۇيغۇرلارنىلا ئاساس قىلغان. ئۇنىڭ دوكلاتىدىكى سانلىق مەلۇماتلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىر يۈرۈش رەسمىي سانلىق مەلۇماتلىرىدىن، يەنى خىتاينىڭ تيەنجىن شەھىرىگە جايلاشقان نەنكەي ئۇنىۋېرسىتېتى ئەقىل ئامبىرىنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئېلان قىلغان تەتقىقات دوكلاتىدىن كەلگەن بولۇپ، بۇ دوكلات نەنكەي دوكلاتى دەپ ئاتالغان. ئادرىيان زەنزنىڭ دوكلاتىدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىنى ئىككى تۈرگە يىغىنچاقلىغان. بىرى، جازا لاگېرغا قامالغان ئۇيغۇرلار. ئۇلار جازا لاگېرلىرىدا ئاتالمىش كەسپىي تەربىيەلەشتىن كېيىن، ئەتراپىدىكى خىتاي زاۋۇتلىرىدا ياكى پاختىزارلىقلاردا مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنغان. يەنە بىرى بولسا، سىرتقى دۇنيا ئانچە بىلىپ كەتمەيدىغان ئۇيغۇر دىيارىنىڭ يېزىلىرىدىكى ئۇيغۇر دېھقانلار بولۇپ، ئۇلارنى خىتاي ھۆكۈمىتى يېزىلاردىكى ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرى دەپ ئاتىۋالغان. ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ توقسان پىرسەنتتىن كۆپرەكى، بۇ نوپۇس پۈتكۈل ئۇيغۇر دىيارىدىكى يەرلىك نوپۇسنىڭ ئۈچتىن ئىككى قىسمىنى ئىگىلەيدىغانلىقى خىتاينىڭ دۆلەت ستاتىستىكىسىدا ئېنىق كۆرسىتىلگەن دېھقانلار بولۇپ، جەنۇبتىكى خوتەن، قەشقەر، ئاقسۇ ۋە قىزىلسۇ قاتارلىق ۋىلايەت ۋە ئوبلاستلارغا مەركەزلەشكەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئېشىنچە ئەمگەك كۈچلىرى دەپ ئاتىۋالغانلار ئاساسلىقى يۇقارقى ئۈچ ۋىلايەت، بىر ئوبلاستتىكى نامرات ئۇيغۇر دېھقان ياشلىرى بولۇپ، ئۇلارنىڭ مۇقىم خىزمىتى يوق. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇلارنى ئىشچى قوبۇل قىلىش ۋە ھەقسىز تەربىيەلەش يولى بىلەن يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى، ئەمما بۇ خىل خىزمەتچى قوبۇل قىلىش ۋە تەربىيەلەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنىڭ ماھىيەتتە مەجبۇرلاش، بېسىم قىلىش ۋە باشقا تەدبىرلەر ئارقىلىق يۈرگۈزۈلۈۋاتقانلىقى مەلۇم. خىتاي ھۆكۈمىتى گەرچە ئاتالمىش نەنكەي دوكلاتىدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئېشىنچە ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى نامراتلىقنى تۈگىتىش دەپ چۈشەندۈرگەن بولسىمۇ، ئەمما دوكلاتنىڭ ئومۇمىي مەزمۇنىدىن قارىغاندا، ئىقتىسادنى ياخشىلاش ئاساسلىق مەقسەت بولماستىن، بەلكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى توپلىشىپ ياشاش ۋە ئائىلىۋى تۇرمۇش قۇرۇلمىسىنى ۋەيران قىلىش نىشان قىلىنغان. نەنكەي دوكلاتىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يىراقنى كۆزلەپ، ئۇيغۇر ياشلىرىنى ياقا يۇرتلاردىكى زاۋۇت، كارخانىلارغا ئىشلەمچىلىككە يۆتكەش ئارقىلىق، ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇس قۇرۇلمىسىنى ئۆزگەرتىش، ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ كاللىسىنى يۇيۇش، ئۇلارنىڭ دۇنيا قارىشى، تەپەككۇر ئۇسۇلىنى ئۆزگەرتىش ئارقىلىق خىتايغا سىڭدۈرۈۋېتىشنى مەقسەت قىلغان. نەنكەي دوكلاتىدا ئۇيغۇرلارنى خىتاي ئۆلكىلىرىگە ئىشلەمچىلىككە يۆتكەشتىكى يەنە بىر مۇھىم مەسىلە بولسا، جەنۇبتىكى ئۇيغۇرلار نوپۇسىنى دېڭىز ياقىسى رايونلىرىغا يۆتكەش ئارقىلىق ئۇلارنى خىتايلارغا سىڭدۈرۈۋېتىشتىن ئىبارەت ئىكەنلىكى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئادرىيان زېنس نەنكەي دوكلاتى ھەققىدىكى تەتقىقاتىدا مۇنداق دەيدۇ، بۇ ئۇيغۇر دېھقان ياشلىرىنىڭ تاللاش ئىمكانى يوق. ناۋادا خىتاينىڭ نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ۋە يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش سىياسەتلىرىگە قارشى چىققىنىدا ئۇلارغا ئۈچ خىل كۈچ تۆھمەتلىرى ئارتىلىپ، چوقۇم جازا لاگېرلىرىغا قامىلىدۇ. شۇڭا بۇ ئەھۋال خەلقئارا ئەمگەكچىلەر ئۇيۇشمىسىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمىگە ئاساسەن مەجبۇرىي ئەمگەك دەپ قارىلىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى تەشۋىقاتىدىكى نامراتلىقنى يوقىتىش تۈرلىرى ئىچىدە شىنجاڭدىكى دېھقانلارنىڭ يۆتكىلىشىگە دائىر تۈرلەرنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇر جەمئىيىتىنى ۋەيران قىلىش سىياسىتىنىڭ بىرى خالاس. بۇ تۈرلەرگە ئالاقىدار بولغان ئۇيغۇرلارنىڭ سانى بىر مىليون ئالتە يۈز مىڭدىن بىر مىليون سەككىز يۈز مىڭ ئەتراپىدا. نەنكەي دوكلاتى تيەنجىندىكى نەنكەي ئۇنىۋېرسىتېتى ئەقىل ئامبىرى تور بېكىتىدە ئېلان قىلىنىپ ئالتە ئايدىن كېيىن ئۆچۈرۈلگەن بولۇپ، ئورنىغا دوكلاتنىڭ قىسقارتىلغان قىسمى قويۇلغان ۋە دوكلاتتىكى ئۇيغۇرلارنى خىتاي ئۆلكىلىرىگە سىڭدۈرۈپ يوقىتىش ھەققىدىكى مەزمۇنى ئۆچۈرۈۋېتىلگەن. نەنكەي دوكلاتىدىكى سانلىق مەلۇماتلاردا تىلغا ئېلىنغان ئىككى مىليونغا يېقىن ئۇيغۇر نوپۇسى خىتاي ستاتىستىكىسىغا ئاساسەن پەقەتلا ئەمگەك ئىقتىدارى بولغان ئۇيغۇر دېھقان ياشلىرىغا ئالاقىدار بولۇپ، بۇ سانلار ياقا يۇرتلارغا يۆتكىلىش ئىمكانى بولمىغان ئۇيغۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ. دېمەك، يۆتكەلمىگەن ياكى يۆتكىلىش ئىمكانى بولمىغان ئۇيغۇرلار ئاساسەن ئەمگەك ئىقتىدارى يوق ياكى تۆۋەن دەپ قارالغان ياشانغانلار، ئاياللار، بالىلار ۋە مېيىپلار بولۇشى ئېھتىمالغا يېقىن. جەنۇبتىكى دېھقانچىلىقنى ئاساس قىلىدىغان ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ ئەمگەك ئىقتىدارىغا ئىگە نوپۇسى يۆتكىتىلگەندىن كېيىن ئۇلارنىڭ دېھقانچىلىقىنى كىم قىلىدۇ؟ يەرلىرىنى كىم تېرىيدۇ؟

ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇسىنى تىزگىنلەش، نوپۇس قۇرۇلمىسىنى ئۆزگەرتىش ئاساسلىق خىزمەت نىشانى قىلىنغان. بۇ سىياسەتلەرنىڭ نەتىجىسىدە ئۇيغۇر دېھقانلارنىڭ يەرلىرى تېرىلغۇ يەرلەرنى ئوبوروت قىلىش سىياسىتى ئاساسىدا ھۆكۈمەتكە ئۆتكۈزۈپ بېرىلىشكە باشلىغان. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئالتىنچى يىلى يولغا قويۇلغان ئاتالمىش شىنجاڭغا نۇقتىلىق ياردەم بېرىش پىلانىدىن باشلاپ،

ئۇيغۇر دېھقانلىرىغا بولسا كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان تېرىلغۇ يەرلەرنىڭ ئاز، تېرىلغۇغا كېرەكلىك سۇ مەنبەسىنىڭ كەمچىل، دېھقانچىلىققا كېرەكلىك ئاساسىي ئەسلىھەلەر قۇرۇلۇشىنىڭ تەرەققىياتىنىڭ بەك تۆۋەن ئىكەنلىكىنى، ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ دېھقانچىلىق بىلەن نامراتلىقتىن قۇتۇلۇشىنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكىنى، ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە ياكى باشقا يۇرتلارغا يۆتكىلىپ ئىشلەمچىلىك قىلغىنىدا ئىقتىسادىي كىرىمىنىڭ دېھقانچىلىق قىلغاندىن خېلىلا يۇقىرى بولىدىغانلىقىنى كۈچەپ تەشۋىق قىلغان. كوللېكتىپ ئىگىلىكىدىكى ئىقتىسادىي تۈزۈلمىنى قايتا يولغا قويۇپ، دېھقانچىلىق كوپىراتىپلىرىنى قۇرۇش ۋە دېھقانلارنى بۇ كوپىراتىپلارغا ئەزا بولۇشقا مەجبۇرلاش بىلەن، ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن يەرلىرىنى ھۆكۈمەتكە ئۆتكۈزۈپ بېرىشتەك ساختا ھادىسىلەرنى مەيدانغا چىقارغان. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلنىڭ بېشىدا ئېلان قىلىنغان سانلىق مەلۇماتىدا، ئۇيغۇر دىيارىدىكى تېرىلغۇ يەر كۆلىمىنىڭ يەنە يىگىرمە سەككىز مىليون يەتتە مىڭ ئۈچ يۈز يىگىرمە توققۇز مو كۆپىيىپ، ئۇيغۇر رايونىدىكى تېرىلغۇ يەر ئومۇمىي كۆلىمىنىڭ بىر يۈز ئالتە مىليون موغا يەتكەنلىكى ۋە تېرىلغۇ يەر ئومۇمىي كۆلىمى جەھەتتە خىتاي بويىچە بەشىنچى ئورۇنغا تىزىلغانلىقىنى ئېلان قىلغان. ئەمما بۇنچە چوڭ تېرىلغۇ يەرلەرنىڭ ئەسلى ئىگىسى بولغان ئۇيغۇر دېھقانلىرى بولسا ياقا يۇرتلارغا ئىشلەمچىلىككە، خىتاي كارخانىلىرىدا قۇل ئىشچى بولۇشقا ئېلىپ كېتىلگەن. ئۇلارنىڭ ياشانغان، قاراقسىز قالغان ئاتا-ئانىلىرى بولسا ئاتالمىش ياشانغانلار كۈتۈنۈش ئۆيلىرىدە ياشاشقا، بالىلىرى بولسا قوش تىللىق ياتاقلىق مەكتەپلەردە خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ تەربىيەسىگە، مال چارۋىلىرى بولسا ئاتالمىش يېزا ئىگىلىك كوپىراتىپلىرىدىكى ۋاكالىتەن قاراپ بېرىش ئورۇنلىرىدا ئامانەتكە قويۇلغان ياكى ئۆتكۈزۈپ بېرىۋېتىلگەن. دېمەك، ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك كەسىپ ئۆزگەرتىشكە يۈزلىنىپ، دېھقانچىلىق كەسپىدىن ئىشلەمچىگە ئايلاندۇرۇلۇشىنىڭ كەينىدە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاتالمىش نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش نامىدىكى ئۇيغۇرلارنى تۈپ يىلتىزىدىن يوقىتىش، يەنى ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان پىلانلىق، مەقسەتلىك ئېلىپ بېرىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى يوشۇرۇلغان.